BDT كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كېڭىشى ئىشخانىسى يىگىرمىنچى ماي كۈنى كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى مىشېل باشلېتنىڭ ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرى ۋە خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق ئورگانلىرى تەرىپىدىن گۇمان بىلەن قارىلىۋاتقان خىتاي زىيارىتىنىڭ ۋاقتى ۋە زىيارەت قىلىدىغان شەھەرلىرىنى ئېلان قىلدى كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كېڭىشى ئىشخانىسىنىڭ بۇ ھەقتىكى باياناتىدا ئېيتىلىشىچە مىشېل باشلېت يىگىرمە ئۈچىنچى مايدىن يىگىرمە سەككىزىنچى مايغىچە خىتاينىڭ گۇاڭجۇ، شۇنداقلا ئۇيغۇر ئېلىنىڭ ئۈرۈمچى، قەشقەر قاتارلىق شەھەرلىرىدە زىيارەتتە بولىدىكەن. باياناتتا ئۇنىڭ زىيارەت جەريانىدا خىتاينىڭ دۆلەتلىك ۋە يەرلىك يۇقىرى دەرىجىلىك ئەمەلدارلىرى بىلەن كۆرۈشىدىغانلىقى، شۇنداقلا ئۇنىڭ يەنە ئاممىۋى جەمئىيەت، تىجارەتچىلەرنىڭ ۋەكىللىرى، ئىلمىي تەتقىقاتچىلار بىلەن ئۇچرىشىدىغانلىقى ھەم گۇاڭجۇ ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئوقۇغۇچىلىرىغا لېكسىيە سۆزلەيدىغانلىقى تەكىتلەنگەن. باياناتتا ئېيتىلىشىچە ئۇ بەش كۈنلۈك زىيارىتىدە گۇاڭجۇ شەھىرىدىن باشقا ئۈرۈمچى بىلەن قەشقەرغىمۇ بارىدىكەن بىراق باياناتتا ئۇنىڭ ئۈرۈمچى ۋە قەشقەردىكى كونكرېت زىيارەت كۈنتەرتىپى ۋە كىملەر بىلەن ئۇچرىشىدىغانلىقىغا ئائىت ھېچقانداق ئۇچۇر بېرىلمىگەن باچېلېتنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدە ئېلىپ بارىدىغان زىيارىتى چەت ئەلدىكى ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرى ۋە خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق ئورگانلىرىنىڭ قارشىلىقىغا ئۇچرىغان ئۇلار زىيارەتنىڭ ھەقىقىي رەۋىشتىكى تەكشۈرۈشنى مەقسەت قىلمىغانلىقى، زىيارەت پەقەت خىتاينىڭ تەشۋىقاتىغا يارايدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ، باچېلېتتىن BDT كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كېڭىشىنىڭ ئۆتكەن يىلى تەييارلىغان ئۇيغۇرلار ھەققىدىكى دوكلاتىنى ئېلان قىلىشى، شۇنداقلا ئۇنىڭ زىيارەتنى كېچىكتۈرۈشىنى تەلەپ قىلغان. بىراق باچېلېتنىڭ ئىشخانىسى بۇ چاقىرىقلارنىڭ ھېچقايسىسىغا جاۋاب بەرمىگەن. BDT كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كېڭىشى ئىشخانىسىنىڭ باياناتىدا ئېيتىلىشىچە، باچېلېت يىگىرمە سەككىزىنچى ماي كۈنى خىتاي زىيارىتىنى ئاخىرلاشتۇرغاندىن كېيىن بايانات ئېلان قىلىدىكەن، شۇنداقلا بېيجىڭدا ئاخبارات يىغىنى ئۆتكۈزىدىكەن. ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇرلار يىگىرمە بىرىنچى ماي كۈنى سايلام ئۆتكۈزۈپ، ئۆزلىرىنىڭ ئامېرىكىدىكى ئەڭ چوڭ ۋەكىللىك تەشكىلاتى بولغان ئامېرىكا ئۇيغۇر بىرلەشمىسىنىڭ يېڭى بىر نۆۋەتلىك رەھبەرلىك ھەيئىتىنى سايلاپ چىقىدۇ. بۇ قېتىمقى سايلام خىتاينىڭ ئامېرىكا ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ بېكىتىلگەن ئۇيغۇرلارنى كەڭ كۆلەمدە تۇتقۇن قىلىپ لاگېر، تۈرمىلەرگە قاماش، تۇغماس قىلىش، مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىشتەك ۋەھشىيلىكلىرى ئالتىنچى يىلىغا قەدەم قويغان بولسىمۇ، بىراق ئۇنىڭ سىياسىتىدە ھېچقانداق ئۆزگىرىش بولمىغان. خىتاينىڭ ۋەھشىيلىكىنىڭ كۆلىمى ۋە ئېغىرلىق دەرىجىسىگە ئائىت يېڭى ھۆججەتلەر داۋاملىق ئاشكارىلىنىۋاتقان بولسىمۇ، بىراق خەلقئارا جەمئىيەت بۇ ۋەھشىيلىكنى توختىتىشقا يېتەرلىك ھەرىكەت قوللانمىغان نازۇك بىر ۋەزىيەتكە توغرا كەلدى. مەلۇم بولۇشىچە، يىگىرمە بىرىنچى ماي چۈشتىن كېيىن ۋېرجىنىيە شتاتىدىكى بىر مېھمانخانىدا ئۆتكۈزۈلىدىغان بۇ سايلامغا قارىتا جىددىي بىخەتەرلىك تەدبىرلىرى ئېلىنغان. سايلام مەيدانىنىڭ ئىچى ۋە سىرتىنى يېتەرلىك ساقچىلارنىڭ قوغدايدىغانلىقى مەلۇم. ۋەقەدىن خەۋەردار زاتلارنىڭ بىلدۈرۈشىچە، بۇ بىخەتەرلىك تەدبىرلىرى خىتاينىڭ ئۇزۇن قولىنىڭ ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇرلارغا قارىتا يولغا قويۇپ كەلگەن تەھدىت سېلىش، قورقۇتۇش، ھەتتا بۇزغۇنچىلىق ھەرىكەتلىرى بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئىكەن. ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرى ئىلگىرى ئامېرىكا بىخەتەرلىك تارماقلىرىغا ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇرلارنى خىتاينىڭ بېسىمىدىن قوغداش توغرىسىدا چاقىرىقلاردا بولغان. ئامېرىكا فېدېراتسىيە تەكشۈرۈش ئىدارىسى ئۇيغۇرلارنى قوغداشقا مۇناسىۋەتلىك مەخسۇس ئالاقە لىنىيەسى تەسىس قىلغان. ئامېرىكا ئەدلىيە مىنىستىرلىقى يېقىندا بۇ خىل ھەرىكەتلەر بىلەن شۇغۇللىنىدىغان بەش نەپەر خىتاي جاسۇسىنى قولغا ئېلىپ ئەيىبلىگەن ئىدى. مەلۇم بولۇشىچە، ئامېرىكا ئۇيغۇر بىرلەشمىسىنىڭ رەئىسلىكىگە ھازىرغا قەدەر پەقەت بىرلا كىشى ئۆزىنى نامزاتلىققا كۆرسەتكەن. ئامېرىكا ئۇيغۇر بىرلەشمىسىنىڭ باش كاتىپى ئەلفىدار ئىلتەبىر خانىمنىڭ ئۆزىنى نامزاتلىققا كۆرسەتكەنلىكى ۋە ئۆزىدىن باشقا تۆت كىشىلىك بىر ھەيئەت گۇرۇپپىسى تەشكىللىگەنلىكى مەلۇم. مەلۇم بولۇشىچە ھەيئەت گۇرۇپپىسىدىكىلەر پۈتۈنلەي ياشلاردىن تەشكىل تاپقان ئىكەن. ئامېرىكا پىرېزىدېنتى جو بايدېن يىگىرمىنچى ماي كۈنى جەنۇبىي كورېيە پايتەختى سېئۇلغا يېتىپ بېرىپ، خىتاي مەسىلىسىدە ئىتتىپاقداشلىرىنى خاتىرجەم قىلىش مەقسەت قىلغان تۆت كۈنلۈك شەرقىي ئاسىيا زىيارىتىنى باشلىغان. دەۋر ژۇرنىلىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە ئامېرىكا دىپلوماتىك مەنبەلىرى پىرېزىدېنت بايدېننىڭ تاشقى سىياسىتىنىڭ ئەڭ ئالدىنقى ۋەزىپىسى خىتاينى كونترول قىلىش ئىكەنلىكى ئامېرىكىنىڭ ئۇكرائىناغا بەرگەن ياردىمى سەۋەبلىك باشقىلاردا ئۇنىڭ ئاساسلىق دىققەت نەزىرى غەربكە ئاغدى دېگەن چۈشەنچە پەيدا قىلماسلىق ئىكەنلىكىنى ئېيتقان خەۋەردە بايدېننىڭ زىيارىتى ئامېرىكىنىڭ ئاسىيا بىلەن بولغان ئالاقىسىنى نامايان قىلىش بىلەن بىر ۋاقىتتا خىتاي بىلەن شىمالىي كورېيەگە ئۇنىڭ جەنۇبىي كورېيە ۋە ياپونىيە بىلەن بولغان ئىتتىپاقداشلىق مۇناسىۋىتىنىڭ مۇستەھكەم ئىكەنلىكىنى نامايان قىلىش ئىكەن نيۇ يورك ۋاقتى گېزىتىنىڭ يىگىرمىنچى ماي بەرگەن خەۋىرىدىمۇ ئۇنىڭ بۇ زىيارەت ئارقىلىق ئامېرىكىنىڭ داۋاملىق خىتايغا قارشى تۇرۇشقا مەركەزلىشىدىغانلىقىنى نامايان قىلىشنى ئۈمىد قىلىدىغانلىقى تەكىتلەنگەن مەلۇم بولۇشىچە پرېزىدېنت بايدېن تۆت كۈنلۈك بۇ زىيارىتىدە يىگىرمە بىرىنچى ماي كۈنى جەنۇبىي كورېيەنىڭ يېڭى پرېزىدېنتى يۇن سۇك يول بىلەن كۆرۈشىدىكەن ئاندىن ئۇ ياپونىيەنى زىيارەت قىلىپ توكيودا ئامېرىكا ياپونىيە ئاۋسترالىيە ۋە ھىندىستاننى ئۆز ئىچىگە ئالغان تۆت دۆلەت خەۋپسىزلىك دىيالوگى گۇرۇھىنىڭ باشلىقلار يىغىنىغا قاتنىشىدىكەن خەۋەرلەردە يەنە پرېزىدېنت بايدېننىڭ توكيودا ھىندى تىنچ ئوكيان ئىقتىسادىي رامكىسىنى رەسمىي ئېلان قىلىشى مۇمكىنلىكى ئامېرىكا باشچىلىق قىلىۋاتقان بۇ ھەرىكەتنىڭ سودا ۋە تەمىنات زەنجىرىنى كۈچەيتىدىغانلىقى تەكىتلەنگەن تاشقى سىياسەت ژۇرنىلىنىڭ ئېيتىشىچە ئاق ساراينىڭ دۆلەت خەۋپسىزلىك مەسلىھەتچىسى جەك سولىۋان بۇ زىيارەتتە بىزنىڭ يوللىماقچى بولغان سىگنالىمىز ئەگەر دۇنيادىكى دېموكراتىيەلەر ۋە ئوچۇق جەمئىيەتلەر بىرلىشىپ يول قائىدىسىنى بېكىتىشسە دۇنيانىڭ قانداق كۆرۈنىدىغانلىقى توغرىسىدا

بۇ مۇناسىۋەت بىلەن ھەرقايسى ساھەدىكى زاتلار ئۆز قاراشلىرىنى ۋە ئۈمىدلىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، بۇ قېتىملىق زىيارەتتىن قىسمەن بولسىمۇ ئىجابىي نەتىجىلەرنى كۆرۈش ئارزۇسىنى ئىپادىلىدى. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز ئەزىزنىڭ بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. يېقىنقى مەزگىللەردە ھەرقايسى ئاخبارات ۋاسىتىلىرىنىڭ دىققەت مەركىزى بولۇپ كېلىۋاتقان تېمىلارنىڭ بىرى، بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كېڭىشىنىڭ رەئىسى مىشېل بەچېلېتنىڭ خىتاي زىيارىتى. بولۇپ، بۇ قېتىملىق سەپەرنىڭ رەسمىي ھالدا مۇقىملاشقانلىقى يىگىرمىنچى ماي كۈنى ئېلان قىلىندى. شۇ كۈنى BDTنىڭ جەنۋەدىكى باش شتابى ئېلان قىلغان باياناتتا، مىشېل بەچېلېتنىڭ خىتاي زىيارىتى يىگىرمە ئۈچىنچى مايدىن يىگىرمە سەككىزىنچى مايغىچە بەش كۈن داۋام قىلىدىغانلىقى، بۇ جەرياندا ئۇنىڭ گۇاڭجۇ، قەشقەر ۋە ئۈرۈمچى شەھەرلىرىنى زىيارەت قىلىدىغانلىقى ئېيتىلىدۇ. شۇنىڭدەك، بۇ قېتىملىق زىيارەتنىڭ BDT كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كېڭىشى رەئىسىنىڭ ئىككى مىڭ بەشىنچى يىلدىن بۇيانقى تۇنجى قېتىملىق رەسمىي زىيارىتى بولىدىغانلىقىمۇ يەر ئالىدۇ. باياناتتا ئېيتىلىشىچە، مىشېل بەچېلېت زىيارەت جەريانىدا مەركەز ۋە ئۈرۈمچىدىكى يۇقىرى دەرىجىلىك ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرى بىلەن، ھەر قايسى تەشكىلات ۋە شىركەتلەرنىڭ ۋەكىللىرى، شۇنداقلا بىر تۈركۈم زىيالىيلار بىلەن ئۇچرىشىدىكەن. بۇ قېتىمقى زىيارەت مەزمۇنلىرىنىڭ بىر قاتارىدا ئۇ يەنە گۇاڭجۇ ئۇنىۋېرسىتېتىدا لېكسىيە بېرىدىكەن. زىيارەتنىڭ ئاخىرقى كۈنى، يەنى يىگىرمە سەككىزىنچى ماي كۈنى زىيارەت ئۆمىكى ئۆزلىرىنىڭ بۇ قېتىملىق زىيارىتى ھەققىدە بايانات بېرىدىغان بولۇپ، بۇنى شۇ كۈنى ئۆتكۈزۈلىدىغان مۇخبىرلارنى كۈتۈۋېلىش يىغىنىدا ئېلان قىلىدىكەن. نۆۋەتتە خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ قېتىملىق زىيارەتكە بولغان تەشۋىقاتلىرىنى باشلىۋەتكەن بولۇپ، بۇنى ئۆزلىرىنىڭ خەلقئاراغا ئوچۇق ئىكەنلىكىنىڭ ئىسپاتى سۈپىتىدە گەۋدىلەندۈرمەكتە ئىكەن. ئەمما بۇ قېتىمقى زىيارەتنىڭ تەستىقلىنىشىغىلا نەچچە يىللار كەتكەنلىكى ھەققىدە بولسا بىر ئېغىزمۇ سۆز قىلىنمىغان. ئۇيغۇر دىيارىدىكى بۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك مۇداپىئە چارىلىرىمۇ تىلغا ئېلىنمىغان. يىگىرمىنچى ماي كۈنى ئېچىلغان مۇخبىرلارنى كۈتۈۋېلىش يىغىنىدا خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكىنىڭ باياناتچىسى جاۋ لىجيەن ھازىر ئىككى تەرەپ زىيارەتنىڭ تەپسىلىي ھالقىلىرىنى مۇزاكىرە قىلىۋاتىدۇ. بىز بۇ قېتىملىق زىيارەتنىڭ بىر قېتىملىق دوستانە ھەمدە ئۆزئارا چۈشىنىشنى ئالغا سۈرىدىغان زىيارەت بولۇشىنى ئۈمىد قىلىمىز دېيىش بىلەنلا كۇپايىلەنگەن. ھالبۇكى خەلقئارادا بۇ قېتىمقى زىيارەتكە دائىر پىكىرلەرنىڭ تۆكمە ھالەتتە ئوتتۇرىغا چىققانلىقىغا خېلى بولۇپ قالغانلىقى مەلۇم. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بىر نەچچە يىللىق تەييارلىقتىن كېيىن بۇ زىيارەتكە رۇخسەت بەرگەنلىكى مەلۇم بولغاندىلا، كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتى مىشېل بەچېلېتنىڭ خىتاي زىيارىتى زىيانكەشلىككە ئۇچرىغۇچىلارغا ئەمەس، ئەكسىچە ھەق ۋە ھوقۇقلىرىنى ئاياق ئاستى قىلغۇچىلارغا پايدىلىق بولغان ئاقىۋەتلەر بىلەن خۇلاسىلىنىشى مۇمكىن، دېگەن ئىدى. يىگىرمىنچى ماي كۈنى مەزكۇر تەشكىلاتنىڭ خىتاي ئىشلىرى بۆلۈمىنىڭ دىرېكتورى سوفىي رىچاردسون خانىم ئۆزىنىڭ تىۋىتتېر بېتىدە ئۇچۇر يوللاپ، خىتاي ھۆكۈمىتى مىشېل بەچلېتنىڭ كۆرۈپ قېلىشىنى زىنھار خالىمايدىغان ھەرقانداق نەرسە، جۈملىدىن زىيانكەشلىككە ئۇچرىغانلارنىڭ ئائىلە تاۋابىئاتلىرى بىلەن ئۇچرىشىش دېگەنلەر ئۇنىڭغا نېسىپ بولماسلىقى مۇمكىن. سىزنىڭ ئۇيغۇرلار ھەققىدىكى دوكلاتىڭىز قەيەردە؟ دەپ سوئال قويدى. ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ بېدېتېدىكى سابىق باش ئەلچىسى كېللى كۇررىي خانىم بېدېتېنىڭ يىللاردىن بۇيان خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ قولىدىكى قورالغا ئايلىنىپ قالغانلىقىنى، شۇنداقلا خىتايغا ئوخشىغان دىكتاتۇرا ھاكىمىيەتلىرىنىڭ بېدېتېنى كونترول قىلىۋېلىش ئارقىلىق ئۆزىنىڭ مەقسەتلىرىگە شوتا ھازىرلىشىنى ئەيىبلىدى. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسا بۇ مۇناسىۋەت بىلەن رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا ئۆزلىرىنىڭ بۇ قېتىملىق زىيارەتكە بولغان ئەندىشىلىرى ۋە ئارزۇلىرى ھەققىدە مەلۇمات بەردى.
باچېلېت خانىمنىڭ يىگىرمە ئىككىنچى چېسلادىن يىگىرمە توققۇزىنچى چېسلاغىچە شەرقىي تۈركىستاننى زىيارەت قىلىدىغانلىقى بۇ ناھايىتى تارىخىي بىر زىيارەت بىز بۇ زىيارەتنىڭ تامامەن تەرەپسىز چەكلىمىسىز بىر زىيارەت بولۇشىنى ئارزۇ قىلغان ۋە بۇنى تەكىتلەپ كەلگەن بىزنىڭ بۈگۈنكى مەيدانىمىزمۇ شۇ ئەمما خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بەرگەن باياناتلىرىغا ئاساسلانغان ۋاقتىدا ۋە ھازىرغىچە بولغان بىزنىڭ كۆزىتىشىمىزچە بۇ زىيارەتنىڭ بىز ۋە خەلقئارا تەشكىلاتلار ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ ئارزۇ قىلغاندىكىدەك بىر تەرەپسىز زىيارەت ئەمەس، بەلكىم خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئورۇنلاشتۇرۇشى بىلەن بولغان ۋە شۇنىڭ دائىرىسىدىكىدەك بىر زىيارەت بولۇشىغا ئالغانلىقىدىن ناھايىتى قاتتىق ئەندىشە قىلىۋاتىمىز. ئەگەر بۇنداق بىر زىيارەت بولسا، خىتاي بۇنى سۇيىئىستېمال قىلىدۇ.

ھەقىقىي بىر تەرەپسىز زىيارەت ئېلىپ بارىدىغان يوللارنى توسۇشى مۇمكىن خىتاي بۇنىڭدىن مەھرۇم قىل چۈنكى ھازىر بۇ كوۋىد مەسىلىسى بىلەن خىتاي نۇرغۇنلىغان چەكلىمىلەرنى قويۇۋاتىدۇ شۇنىڭغا ھېچ بولمىسا بۇنى باھانە قىلىش ئارقىلىق نۇرغۇنلىغان ئۇچرىشىشلار كۆڭۈلدىكىدەك بولماي قېلىش ئېھتىمالى بار شۇنىڭغا بۇنداق بىر شارائىتنىڭ ئاستىدا بىر زىيارەتنىڭ ئۆتكۈزۈلۈشى بۇ زىيارەتنىڭ يۈز بېرىشىنىڭ ئۆزى بىز ئويلىغان بىر زىيارەت ئەمەس، بەلكىم خىتاينىڭ پايدىسىغا بولىدىغان بىر زىيارەت بولۇش ئېھتىمالى بار، بىز بۇنىڭغا ناھايىتى ئەپسۇسلىنىۋاتىمىز.
مەلۇم بولۇشىچە، مىشېل باچېلېتنىڭ ئۆزى ئۆسمۈرلۈك دەۋرىدە چىلىدىكى سىياسىي تەقىپنىڭ قۇربانلىرى قاتارىدا ئاتا ئانىسىغا چېتىلىپ سىياسىي باستۇرۇشنىڭ ئوبيېكتى بولغان ئىكەن. كېيىنچە ئۇ ئىككى نۆۋەت چىلىنىڭ پرېزىدېنتى بولغاندىن كېيىن ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى ئائىلە ئەزالىرىنىڭ چىرىكلىك ۋە پارىخورلۇق قىلمىشى كۆپلەپ پاش بولغان ئەھۋالدا بېدېتېغا ئىشقا چۈشكەن ئىكەن. ئەمما ئۇ رەئىسلىك قىلىۋاتقان مەزگىلدە بېدېتې كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كېڭىشىنىڭ كۈچلۈك مەملىكەتلەرنىڭ ئويۇنچۇقى بولۇپ قېلىشى ئەۋجىگە چىققانلىقتىن، ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى ئىيۇندا ئۆزلىرىنىڭ مەزكۇر كېڭەشتىن چېكىنىپ چىقىدىغانلىقىنى جاكارلىغان ئىكەن.
ئۇيغۇر رايونىدىكى ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرىنىڭ ئون يەتتىنچى، ئون سەككىزىنچى ماي كۈنلىرىدىكى خەۋەرلىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، ئون بەشىنچى ماي ئېچىلغان ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ئون ئۈچىنچى نۆۋەتلىك خەلق ھۆكۈمىتىنىڭ ئون ئىككىنچى قېتىملىق ئومۇمىي يىغىنىدا، قانۇنچىلىق ئارقىلىق تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش، بىڭتۈەن بىلەن يەرلىكنى بىر شاھمات تاختىسىغا ئايلاندۇرۇش پىلانلىرى ئوتتۇرىغا قويۇلغان. ئۇنداقتا خىتاي دائىرىلىرى تەكىتلەۋاتقان پىلانى نېمىدىن دېرەك بېرىدۇ؟ دىققىتىڭلار مۇخبىرىمىز مېھرىبان تەييارلىغان خەۋەر ئانالىزىدا بولسۇن. ئون بەشىنچى ماي يەكشەنبە كۈنى ئېچىلغان ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ئون ئۈچىنچى نۆۋەتلىك خەلق ھۆكۈمىتىنىڭ ئون ئىككىنچى قېتىملىق ئومۇمىي يىغىنىدا ھۆكۈمەت خىزمىتىدە قانۇنچىلىق ئارقىلىق تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش، بىڭتۈەن بىلەن يەرلىكنى بىر شاھمات تاختىسىغا ئايلاندۇرۇش قاتارلىق بىر يۈرۈش پىلانلارنى ئالغا سىلجىتىش تەكىتلەنگەن. تەڭرىتاغ تورىنىڭ ئون سەككىزىنچى ماي كۈنىدىكى ئۇيغۇرچە خەۋىرىدە مۇنداق دېيىلگەن، سوتسىيالىستىك قانۇنچىلىق بايرىقىنى ئېگىز كۆتۈرۈپ، تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش، مۇقىملىقنى قوغداشنى قانۇنلاشتۇرۇش ۋە دائىملاشتۇرۇشنى ئالغا سىلجىتىپ، ھەقىقىي تۈردە جەمئىيەت مۇقىملىقىنى قوغداشنى دەل جايىدا ئەمەلىيلەشتۈرۈش كېرەك. پارتىيەنىڭ مىللەت سىياسىتىنى ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىنى ئۈزلۈكسىز مۇستەھكەملەپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش كېرەك.

خىتاي ھۆكۈمىتى يەنى ئاتالمىش ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ بۇدا ئاچقان يىغىنىنىڭ مەزمۇنى ئاساسەن تۆۋەندىكى ئۈچ نۇقتىغا مەركەزلەشكەن بولۇپ، بىرىنچىسى، قانۇنلاشتۇرۇش، يەنى سوتسىيالىستىك قانۇن بايرىقىنى ئېگىز كۆتۈرۈپ، تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش، جەمئىيەت مۇقىملىقىنى قوغداش ۋە ئۇنى قانۇنلاشتۇرۇش، جەمئىيەتنىڭكى ئۇزۇن مۇددەتلىك مۇقىملىقىنى ئىشقا ئاشۇرۇش. ئىككىنچىسى، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسىنى ئىشقا ئاشۇرۇش. ئۈچىنچىسى، بىڭتۈەن بىلەن يەرلىكنىڭ بىر شاھمات تاختىسى ھالىتىگە كەلتۈرۈشتىن ئىبارەت نۇقتىنى ئىلگىرى سۈرگەن.
ئەنۋەر ئەخمەت ئەپەندى خىتاي ھۆكۈمىتى تەكىتلەۋاتقان يۇقىرىقى ئۈچ نۇقتا ھەققىدىكى قاراشلىرىنى تۆۋەندىكىدەك شەرھلەپ ئۆتتى. بۇلارنىڭ بىرىنچى نۇقتىسى يەنى سوتسىيالىستىك قانۇن بايرىقىنى ئېگىز كۆتۈرۈپ جەمئىيەت مۇقىملىقىنى ئىشقا ئاشۇرۇش تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش دېگىنى دۇنيا ۋەزىيىتىنىڭكى ئىقتىسادىي كىرىزىسقا پېتىپ قېلىشى، ئۇكرائىنىيە ئۇرۇشى قاتارلىق سەۋەبلەردىن خىتاينىڭكى شەرقىي تۈركىستاندا ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا نىسبەتەن جىددىي تەدبىر ئالالمايۋاتقان بۇنداق بىر قىيىن شارائىتتا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭكى پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ شەرقىي تۈركىستاندا ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايىي قىلمىشلىرىنى ئۆزىنىڭ لوگىكىسى بويىچە قانۇنلاشتۇرۇش ۋە بۇ زوراۋانلىق سىياسىتىنى داۋاملاشتۇرۇشنى مەقسەت قىلىشتىن ئىبارەت. نۇقتىنى ئىلگىرى سۈرگەن. ئىككىنچىسى، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسىنى ئىلگىرى سۈرۈش نۇقتىسىنى ئوتتۇرىغا قويۇشى، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭكى يەنى ئۆزىنىڭ قانۇنى شۇنداقلا ئاپتونومىيە قانۇنىغا خىلاپ ھالدا ئۆزىنىڭ كوممۇنىستلارچە لوگىكىسى بويىچە چوڭ خىتايچىلىق يەنى چوڭ خىتاي مىللەتچىلىك ئىدىيىسىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، خىتايدىن باشقا مىللەتلەرنى پۈتۈنلەي ئاسسىمىلياسىيە قىلىپ تۈگىتىش. ئۈچىنچىسى بىڭتۈەن بىلەن يەرلىكنىڭ بىر شاھمات تاختىسى گەۋدىسىنى ئىشقا ئاشۇرۇش دېگىنى يەنى ئاتالمىش ئاپتونومىيەنىڭكى سىياسىي قانۇنىي ئىجتىمائىي نۆۋەتتىكى مەۋجۇتلۇقىنى تەدرىجىي تېخىمۇ ئاجىزلاشتۇرۇپ بىڭتۈەننىڭكى باشقۇرۇشىغا يەنى بىڭتۈەنگە ئاسسىمىلياتسىيە قىلىشنى مەقسەت قىلىدۇ چۈنكى كېيىنكى يىللاردا بىڭتۈەننىڭكى شەرقىي تۈركىستاننىڭكى بايلىق مەنبەلىرى كان بايلىقلىرى سۇ بايلىقلىرى ئېنېرگىيە مەنبەلىرى شۇنداقلا دېھقانچىلىق ساھەسىدە ئىمپورت ئېكسپورت قاتارلىق ساھەلەرنى ئاساسەن مونوپول قىلىپ قويغان بىڭتۈەن بىر يۈز ئاتمىشتىن ئارتۇق دۆلەتلەر بىلەن ئىمپورت ئېكسپورت

ھەم ئارمىيە ھەم ئىشلەپچىقىرىش ساھەسىگە قاتنىشىدىغان ئاپتونوم رايوننى ئاجىزلاشتۇرۇشنى، باستۇرۇشنى مەقسەت قىلغان مەركىزىي ھۆكۈمەتكە بىۋاسىتە قارايدىغان ئورگان بولغاچقا، كېلەچەكتە تەدرىجىي ھالدا شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى يەنى شەرقىي تۈركىستاننى پۈتۈنلەي بىڭتۈەن ئارقىلىق باشقۇرۇش، بىڭتۈەنگە ئاسسىمىلياتسىيە قىلىشنى مەقسەت قىلىدۇ.
ئامېرىكىدا چىقىدىغان بېيجىڭ باھارى ژۇرنىلىنىڭ باش مۇھەررىرى، ئوبزورچى خۇپىڭ ئەپەندىنىڭ قارىشىچە، بىڭ تۈەن يەرلىكنى بىر شاھمات تاختىسىغا ئايلاندۇرۇش شوئارى يېقىندىن بۇيان خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ئەمەلىي ئورنىنى يەنىمۇ ئاجىزلاشتۇرۇش، بىڭ تۈەننى ئۇيغۇر رايونىدىكى تەڭ ھوقۇقلۇق ئورگانغا ئايلاندۇرۇش پىلانىنىڭ بىر قىسمى ئىكەن. خۇپىڭ مۇنداق دېدى.

يەرلىك خەلقلەرنىڭ تۇرمۇش مۇھىتىدىن ئايرىم ھالەتتە تۇرغان بولۇپ، مەركەز تەرىپىدىن بىۋاسىتە ۋە يېرىم ھەربىي ھالەتتە باشقۇرۇلاتتى. ھازىر بۇ يەردە ئېنىق قىلىپ بىڭتۈەن بىلەن يەرلىكنى بىر شاھمات تاختىسىغا ئايلاندۇرۇش دەيدىغان يېڭىچە باشقۇرۇش تۈزۈمى تەكىتلەنمەكتە.

يەنە بىر تەرەپتىن خىتايلارنىڭ رايوندىكى ئىدارە قىلىش ھوقۇقىنى تېخىمۇ ئاشۇرۇشنى مەقسەت قىلىدۇ مۇشۇ ئىككى جەھەتتىن ئېلىپ ئېيتقاندا بۇ شوئارنىڭ ئاخىرقى مەقسىتى ئىلگىرىكى ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ھۆكۈمەتنىڭ ھوقۇق دائىرىسىنى يەنىمۇ چەكلەپ ئەمەلىي كۈچىنى ئاجىزلاشتۇرۇشنى نىشان قىلىدۇ خۇپىڭ ئەپەندى يەنە ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق دائىرىلەرنىڭ بۇ قېتىملىق يىغىندا قانۇن بويىچە ئۇزۇن مۇددەتلىك مۇقىملىققا كاپالەتلىك قىلىشنى تەكىتلىگەنلىكىنىڭ سەۋەبى ھەققىدىمۇ توختالدى. خۇپىڭ ئەپەندىنىڭ قارىشىچە، بۇ دېگەنلىك رايوندا ئۇيغۇرلارنى نىشان قىلىپ داۋاملىشىۋاتقان تېررورلۇققا زەربە بېرىش، مۇقىم ۋەزىيەت يارىتىش نامىدىكى قاتتىق باستۇرۇش سىياسىتى بۇندىن كېيىن يەنىمۇ داۋاملىشىدىكەن، شۇنداقلا رايوندا يۈرگۈزۈلۈۋاتقان دائىملىق نورمال باشقۇرۇش تۈزۈمىگە ئايلىنىدىكەن. خۇپىڭ ئەپەندىنىڭ تەكىتلىشىچە، ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدا ۋەزىپە ئىجرا قىلىۋاتقان ما شىڭرۇيغا ئوخشاش ئەمەلدارلار ئەمەلىيەتتە پەقەتلا خىتاي مەركىزىي ھۆكۈمىتىنىڭ سىياسىتىنى ئىجرا قىلغۇچىلار ھېسابلىنىدىكەن. ئەنە شۇنداق بولغىنى ئۈچۈن، ئەگەر خىتاي ھوقۇق مەركىزىدە بىرەر ئۆزگىرىش يۈز بەرسە، ئۇ ھالدا ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق تۈسىنى ئالغان باستۇرۇش سىياسىتىدە نىسبەتەن يۇمشاش ۋەزىيىتىنىڭ بارلىققا كېلىش مۇمكىنچىلىكىمۇ بار ئىكەن. ئەمما ئەنۋەر ئەخمەت ئەپەندى باشقىچە قاراشنى ئىلگىرى سۈردى. خىتاي مىللىتى يەنە خىتاي كوممۇنىستلىرى ئۆزىدىن باشقا مىللەتلەرنى، بولۇپمۇ شەرقىي تۈركىستان، تىبەت، موڭغۇل قاتارلىق مىللەتلەرنى ئۆزىگە دۈشمەن دەپ قارىغاچقا، بۇ مىللەتلەرنى پۈتۈنلەي يوقىتىش ئارقىلىق ئاتالمىش جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسىدىن ئىبارەت بىر ئۇقۇمنى ئىلگىرى سۈرۈش، يەنى بۇ چوڭ خىتايچىلىقنى ئىشقا ئاشۇرۇشنى مەقسەت قىلىدۇ. بۇنىڭدا شەرقىي تۈركىستاندا مۇقىملىق ھەرگىز ئىشقا ئاشمايدىكى، كېلەچەكتە خىتاي بۇنىڭ ئۈچۈن ناھايتى زور بەدەل تۆلەشكە ھازىر بولۇش كېرەك.
ئۇنىڭ تەكىتلىشىچە، خىتاي كومپارتىيەسى ھاكىمىيەت بېشىدا مەۋجۇتلا بولىدىكەن، مۇستەملىكە ئاستىدىكى ئۇيغۇر، تىبەت، موڭغۇل قاتارلىق خىتاي بولمىغان مىللەتلەرگە قارىتىلغان مۇستەملىكىچىلىك ۋە باستۇرۇش سىياسىتى يەنىلا داۋام قىلىدىكەن. پروگراممىنى مېھرىبان تەييارلىدى.
BDT كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى مىشېل باچېلېتنىڭ بۇ ئاينىڭ ئاخىرىدا خىتايغا زىيارەتكە بېرىپ، ئۇيغۇر رايونىدىكى كىشىلىك ھوقۇق ئەھۋالىنى كۆزدىن كەچۈرمەكچى بولغانلىقى ئاساسەن مۇقىملاشقان بولۇپ، نۆۋەتتە بۇ زىيارەتنىڭ قانداق ۋە قايسى شەكىلدە بولىدىغانلىقى، قانداق نەتىجە بىلەن ئاخىرلىشىدىغانلىقى، ئۇيغۇر رايونى ھەققىدىكى دوكلاتقا قانداق تەسىر كۆرسىتىدىغانلىقى خەلقئارالىق تاراتقۇلارنىڭ دىققەت نۇقتىسىغا ئايلانغان. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز جەۋلاننىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. BDT كىشىلىك ھوقۇق ئىشخانىسى باياناتچىسى بەشىنچى ئاينىڭ ئونىنچى كۈنى BDT كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى مىشېل باچېلېتنىڭ بەشىنچى ئاينىڭ ئاخىرىدا خىتايغا زىيارەتكە بېرىپ، ئۇيغۇر رايونىدىكى كىشىلىك ھوقۇق ئەھۋالىنى كۆزدىن كەچۈرمەكچى بولغانلىقىنى ئېلان قىلغان ئىدى. جەنۇبىي خىتاي سەھەر پوچتىسى گېزىتىنىڭ ئون توققۇزىنچى ماي كۈنى بەرگەن خەۋىرىدە مىشېل باچېلېتنىڭ خىتايغا، جۈملىدىن ئۇيغۇر رايونىغا ئېلىپ بارىدىغان زىيارىتىنىڭ مۇقىملاشقانلىقى بىلدۈرۈلگەن. بۇ بې دې تېنىڭ سابىق كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى لۇئىس ئاربور ئىككى مىڭ بەشىنچى يىلى خىتاينى زىيارەت قىلىپ ئون يەتتە يىلدىن كېيىن ئەمەلگە ئاشقان زىيارەت ھېسابلىنىدىكەن نۆۋەتتە بۇ زىيارەت ئۆز قەرەلىدە ئېلىپ بېرىلىشقا مۇقىملاشقان بولسىمۇ زىيارەتنىڭ قانداق ۋە قايسى شەكىلدە ئېلىپ بېرىلىدىغانلىقى خەلقئارا تاراتقۇلارنىڭ دىققەت نۇقتىسىغا ئايلانغان

خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى باياناتچىسى جاۋ لىجيەن ئون بىرىنچى ماي كۈنى مۇخبىرلارنى كۈتۈۋېلىش يىغىنىدا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مىشېل باچېلېت باشچىلىقىدىكى بەش كىشىلىك ئۆمەكنى قارشى ئالىدىغانلىقىنى ئەمما بۇ زىيارەتنىڭ جىنايەتنى تەكشۈرۈپ دەلىللەش خاراكتېرىدە ئېلىپ بېرىلىشىغا يول قويمايدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كېڭىشى باياناتچىسى ئېلىزابېت تروسسېلنىڭ ئون توققۇزىنچى ماي كۈنى رادىيومىزغا بىلدۈرۈشىچە بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى مىشېل باچېلېت ۋە ئۇنىڭ ئالدىن بارىدىغان ئۆمىكى كوۋىد يۇقۇمى سەۋەبىدىن گۇاڭجۇ بىلەن ئۇيغۇر رايونىدىن باشقا جايغا بارمايدىكەن. فرانسىيە ئاگېنتلىقىنىڭ ئون يەتتىنچى ماي كۈنىدىكى خەۋىرىدە بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق ئىشخانىسىنىڭ بۇ قېتىملىق زىيارەت ھەققىدە بىلدۈرگەن بەزى مەلۇماتلىرى بېرىلگەن بولۇپ، ئۇنىڭدا ئېيتىلىشىچە، مىشېل باچېلېتنىڭ بۇ قېتىملىق زىيارىتى بىر ھەپتە داۋاملىشىدىكەن. بۇ جەرياندا ئۇ خىتاينىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك ئەمەلدارلىرى بىلەن كۆرۈشىدىكەن. سۆھبەت تېمىسى ئاساسەن دۇنيا ۋە رايون خاراكتېرلىك كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسى بولىدىكەن. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى مىشېل باچېلەتنىڭ بۇ قېتىملىق زىيارىتىنىڭ ھەقىقىي زىيارەت بولۇشىغا گۇمان بىلەن قارايدىغانلىقىنى، ئەمما يەنىلا زىيارەتتىن كېيىنكى نەتىجىگە قاراش كېرەكلىكىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى.
بىز ئەمدى بۇ زىيارەتنىڭ تامامەن مۇستەقىل، تەرەپسىز بىر زىيارەت بولۇشىنى ئارزۇ قىلىپ كەلگەن. ئەمما خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بايانلىرىغا قارىغان چاغدا بۇنىڭ بىر دوستلۇق زىيارىتى دىپلوماتىك زىيارەت شەكلىدىكى باياناتلارنى بەرگەنلىكى بىزنى بۇ زىيارەت ھەققىدە ناھايىتى نۇرغۇن شۈبھە گۇمانلارنىڭ شەكىللىنىشىگە سەۋەب بولدى شۇنىڭغا بىز بەشىنچى ئاينىڭ ئون ئۈچىنچى كۈنى جەنۋەدە بىر يەتمىش بىر ئۇيغۇر تەشكىلاتىنىڭ ئورتاق ئىمزاسى بىلەن بولغان بىر خېتىمىزنى نامايىشتىن كېيىن تاپشۇرۇپ بەردۇق جازا لاگېرلىرىنىڭ ئادرېسلىرى بولغان خەتنى بەردۇق ۋە جازا لاگېرلىرىدىكى تۇتقۇنلارنىڭكى

شۇنىڭغا ھازىرچە بۇ زىيارەتتىن قايتىپ كەلگەندىن كېيىن بېرىدىغان باياناتى، ئېلان قىلىدىغان دوكلاتى بىزنىڭ ئۈچۈن مۇھىم. شۇنىڭغا بىز ھازىر يەنىلا بۇ زىيارەتنىڭ بىز ئويلىغاندىكىدەك بىر زىيارەت بولۇشىغا نىسبەتەن ناھايىتى زور ئېغىر گۇمانلىرىمىز بار. ئەمما نەتىجىسىنى ئەلۋەتتە قايتىپ كەلگەندىن كېيىن ئېلان قىلغان باياناتلىرىغا قاراپ تېخىمۇ ئېنىق بىر نەرسە دېيەلەيمىز.
ئۆتكەن يىلنىڭ ئاخىرىدىن بېرى خەلقئارادىكى كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارىنى ئۇيغۇر رايونى ھەققىدىكى دوكلاتنى ئېلان قىلىشقا چاقىرىپ كەلگەنىدى مىشېل باچېلېت ئىشخانىسى باياناتچىسى بۇ دوكلاتنىڭ بۇ قېتىملىق زىيارەتتىن بۇرۇن ئېلان قىلىنمايدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ھەم قاچان ئېلان قىلىنىدىغانلىق ئۇچۇرىنىمۇ بەرمىگەن ئۇنىڭ ئېيتىشىچە خىتايمۇ بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىنىڭ ئەزاسى بولغىنى ئۈچۈن مەزكۇر دوكلات تەييارلانغاندىن كېيىن ئۇلارنىڭ كۆرۈشىگە سۇنۇلىدىكەن خىتاي تەرەپمۇ ئۇنىڭغا كۆز قارىشىنى بىلدۈرىدىكەن كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتىنىڭ خىتاي ئىشلىرى مەسئۇلى سوفى رىچاردسون خانىم زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، مىشېل باچېلېتنىڭ ئەسلىدە ئۇيغۇر رايونى ھەققىدىكى كىشىلىك ھوقۇق دوكلاتىنى بۇ قېتىملىق زىيارەتتىن بۇرۇن ئېلان قىلىشى كېرەكلىكىنى بىلدۈرۈپ، مۇنداق دېدى.
مىشېل باچېلېت بۇ دوكلاتنى خىتاينى زىيارەت قىلىشتىن بۇرۇن ئېلان قىلمايدىغانلىقىنى ئېيتقانىدى. مېنىڭ بىلىشىمچە، ئۇ بۇ دوكلاتنى بۇ قېتىملىق زىيارەتتىن كېيىن ئېلان قىلىدىغانلىقى ھەققىدىمۇ ۋەدە بەرمىدى. ئۇ بۇ قېتىملىق زىيارەتتىن كېيىن ئېلان قىلماقچى بولغان دوكلاتىغا نېمىلەرنى قوشىدۇ، تېخى ئېنىق ئەمەس. لېكىن ئۇنى تەكشۈرۈپ بېقىش كېرەك. ئەمما بىز ئۇنىڭ ئىشخانىسىدىن ئۇنىڭ شۇنداق قىلىدىغانلىقى ھەققىدە ھېچنېمە ئاڭلىمىدۇق. بىز ئۇنىڭ بۇ دوكلاتنى بۇ قېتىملىق زىيارەتنىڭ ئالدىدا ئېلان قىلىۋېتىشىگە مەدەت بەرگەنىدۇق.

مىشېل باچېلېت ئىشخانىسى مىشېل باچېلېت ئۆمىكىنىڭ خىتاي دائىرىلىرى بىلەن ئۇيغۇر رايونىدىكى كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسى توغرۇلۇق سوئال سورايدىغانلىقىنى ئۇلار بىلەن بولغان سۆھبەتتىن ئالغان ئۇچۇرلارنى كىشىلىك ھوقۇق دوكلاتىغا كىرگۈزىدىغانلىقىنى شۇڭا بۇ دوكلاتنى خىتاينى زىيارەت قىلىشتىن بۇرۇن ئېلان قىلمايدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن سوفىي رىچاردسون خانىم، ئەگەر بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى مىشېل باچېلېت بۇ دوكلاتنى بۇ قېتىملىق زىيارەتتىن كېيىن ئېلان قىلسا قانداق بولىدۇ؟ دېگەن سوئالىمىزغا جاۋاب بېرىپ مۇنداق دېدى.
بىز بۇنى بىلمەيمىز. چۈنكى ئۇ بۇ دوكلاتنى ئېلان قىلامدۇ قىلمامدۇ، بۇنىمۇ بىلمەيمىز. بىزنىڭ دىققەت نۇقتىمىز ئۇنىڭ بۇ زىيارەتنى قانداق شەرت، قانداق مەقسەتتە ئېلىپ بارىدىغانلىقى، زىيارەتنىڭ قانداق مەزمۇنلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىغانلىقى، ئۇنىڭ نەگە بارىدىغانلىقى ۋە كىملەر بىلەن كۆرۈشىدىغانلىقى، قانچىلىك ئەركىن بولالايدىغانلىقى مەسىلىسىدۇر. مەنچە ناھايىتى روشەنكى، خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ قېتىملىق زىيارەتنى پۈتۈنلەي كونترول قىلىۋالىدۇ. شۇ ئارقىلىق ئۇنىڭغا خىتاي ھۆكۈمىتى چەكلىگەن نەرسىلەرنى كۆرسەتمەيدۇ ياكى ئاڭلاتمايدۇ.
دولقۇن ئەيسا ئەپەندى خىتاينىڭ بۇ زىيارەتنى ئۆز مەنپەئەتى ئۈچۈن خىزمەت قىلدۇرۇشى مۇمكىنلىكىنى، بۇنىڭ ئۈچۈن كۆپ ئويۇنلارنى ئويناۋاتقانلىقىنى، ئەمما بې دې تې كىشىلىك ھوقۇقنى تەكشۈرۈش ئۆمىكىنىڭمۇ ئۆزىنىڭ رولىنى جارى قىلدۇرۇشقا تىرىشىدىغانلىقىنى، ئاخىرقى بايانات ئېلان قىلىنغۇچە ئارتۇقچە ئەندىشە ۋە گۇمان قىلىشنىڭ ھاجەتسىز ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى.

خىزمەت نېمىسىگە خىلاپلىق قىلغان بولدى خەلقئارا قانۇنغا خىلاپلىق قىلغان بولدى ئۆزىنىڭ رولىنى تولۇق جارى قىلدۇرمىغان بىر ئورگانغا ئايلىنىپ قالغان بولىدۇ بۇنىمۇ بۇلار ھېسابقا قاتىدۇ ھەم قاتىدۇ چۈنكى ھەممە نەرسە خىتاينىڭ ئويلىغىنىدىكىدەك بولمايدۇ ئەلۋەتتە بۇلارنىڭ دېگىنىمىزدەك نۇرغۇن مەلۇماتلار بار ۋە بۇلارنىڭ ئۆزىگە خاس بىر تەكشۈرۈش ئېلىپ بارىدىغان سىستېمىسى ئۆزىگە خاس بىر ئۇسلۇبى نېمىلىرى بار شۇنىڭغا ئەمدى بەك ھەددىدىن زىيادە ئەنسىرەپ كېتىشنىڭمۇ ھاجىتى يوق. چۈنكى ئۇنداق بىر نېمە بوپ قاپقاپ قالسا، دېمەك بۇ ئورۇن مەۋجۇت بولالمايدۇ. يەنى بۇنىڭدىن كېيىن ئۆزىنىڭ بۇنداق دۇنيانىڭ ئىنسان ھەقلىرىغا مۇناسىۋەتلىك مەسىلىلەرنى كۆزىتىدىغان، تەتقىق قىلىدىغان، ئۇنى ياخشىلايدىغان بىر ئورۇن بولۇشتىن ئىبارەت بۇ فۇنكسىيىسىنى يوقاتقان بولىدۇ ئەمدى. يوقاتقان بولىدۇ. چۈنكى ھازىرغىچە نۇرغۇن دۆلەتلەرنىڭ پارلامېنتىنىڭ چىقارغان قارارلىرى ۋە بولۇپمۇ ئۇيغۇر سوتىنىڭكى يىغقان نەچچە مىڭ، ئون مىڭ، يۈز مىڭ بەتلىك دوكلاتلىرى ۋە ماتېرىياللىرى ۋە نۇرغۇنلىغان ئىنسانلارنىڭ بەرگەن گۇۋاھلىقلىرى بار، تەتقىقات مەركەزلىرىنىڭ توپلىغان ماتېرىياللىرى بار، بۇلارنىڭ ھەممىسى بۇلارنىڭ قولىدا بار نەرسىلەر. شۇنىڭغا بۇنداق بىر شارائىتنىڭ ئۆزىدە ئەندىشىلىرىمىزنىڭ بولۇشى بىلەن بىرگە، ئەمدى بۇلارمۇ ھېچ بولمىسا ئۆزىنىڭ فۇنكسىيىسىنى جارى قىلدۇرىدۇ دەيمىز. شۇنىڭغا ئەڭ ئاخىرقى نەتىجىنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىنى كېلىپ ئۇلارنىڭ بەرگەن بايانات بەرگىنىگىچە كېسىن بىر نەرسە دېيىش بىراز ئالدىراڭغۇلۇق بولغان بولدى دەپ ئويلايمەن. گېرمانىيەدە چىقىدىغان ئىقتىساد ھەپتىلىك گېزىتىنىڭ ئون يەتتىنچى مايدىكى سانىدا شى جىنپىڭنىڭ ئۈچ چوڭ خاتالىقى ناملىق ماقالە ئېلان قىلىنىپ، خىتاينىڭ نۆۋەتتىكى خەتەرلىك ھالىتى ۋە شى جىنپىڭنىڭ تەختتىن غۇلاش ئېھتىماللىقى ئوتتۇرىغا قويۇلغان. نۆۋەتتە دىققىتىڭلار گېرمانىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەمنىڭ بۇ ھەقتىكى خەۋەر ئانالىزىدا بولسۇن. توماس شتۆلسىل ۋە جۆرىن پېترىڭ تەرىپىدىن يېزىلغان گېرمانىيەدە نەشىردىن چىقىدىغان ئىقتىساد ھەپتىلىك گېزىتى ئون يەتتىنچى ماي ئېلان قىلغان شى جىنپىڭنىڭ ئۈچ چوڭ خاتالىقى ناملىق ماقالە خىتاينىڭ نۆۋەتتىكى خەتەرلىك ھالىتىنى ۋە شى جىنپىڭنىڭ تەختتىن غۇلاش ئېھتىماللىقى بارلىقىنى يورۇتۇپ بەرگەن بولۇپ، بۇ ئەسەر گېرمانىيەدە كۈچلۈك غۇلغۇلىلەرغا سەۋەب بولماقتا. ئاخىرقى بىر قانچە ھەپتىدىن بۇيان خىتاينىڭ مۇستەبىت ھۆكۈمرانى شى جىنپىڭنىڭ ھوقۇق قۇرۇلمىسى يىمىرىلىشكە باشلىدى دېگەن جۈملە بىلەن باشلانغان شى جىنپىڭنىڭ ئۈچ چوڭ خاتالىقى ناملىق بۇ ماقالىدا گېرمانىيەنىڭ خىتايدىكى سابىق باش ئەلچىسى مىخائېل شېفېر بىلەن

ئۆزىنىڭ سىزىپ بەرگەن سىزىقىدىن چىقمايدىغان سادىق ياشلارنى ۋەزىپىگە تانلاپ، ھوقۇقىنى مۇستەھكەملىگەن بولسىمۇ، بىراق ئۇنىڭ يېقىنقى بىر قانچە ھەپتىدىن بۇيان ئارقا ئارقىدىن سادىر قىلغان زور خاتالىقلىرى پۇقرالارنىڭ بېيجىڭ ھۆكۈمىتىگە بولغان ئىشەنچىسىنى يوقاتقان. بۇ خاتالىقلارنىڭ بىرى شى جىنپىڭنىڭ ئۆز خەلقىنىڭ كۆز يېشىغا بىپەرۋا ھالدا شەپقەتسىزلىك بىلەن يولغا قويغان يۇقۇمنى نۆلگە چۈشۈرۈش سىياسىتى بولغان. بۇ سىياسەت سەۋەبلىك خىتاي سانائىتىنىڭ جان تومۇرى بولغان شاڭخەي، بېيجىڭلار قامال قىلىنغان، زاۋۇتلار ئىشتىن توختىغان، خىتاينىڭ ئىقتىسادىي گەۋدىسى توساتتىن يىمىرىلگەن، خەلقنىڭ نارازىلىقى يۇقىرى چەككە يەتكەن. كاتتا بايلاردىن تارتىپ ئاددىي پۇقرالارغىچە شى جىنپىڭ ھاكىمىيىتىنىڭ خىتاينى

بۇنىڭغا ئۇلاپ يىللاردىن بۇيان خام ئەشيادا خىتايغا يۆلىنىپ قالغان غەرب شىركەتلىرى جىددىي سۈرئەتتە خىتايدىن يۇلقۇنۇپ چىقىپ مەھسۇلاتلارنى باشقا جايلاردىن سېتىۋېلىش يولىنى تاللىغان بۇمۇ بۇندىن كېيىنكى خىتاي ئىقتىسادىغا زور زەربە ئېلىپ كېلىدىكەن خىتاينىڭ پات پۇرسەتتە بۇ ئېغىر كرىزىستىن قۇتۇلالىشى مۇمكىن ئەمەسكەن شى جىنپىڭنىڭ ئىككىنچى خاتالىقى ئىقتىسادىي ۋەيرانچىلىققا سەل قارىشى بولغان ئۇ مۇتەخەسسىسلەرنىڭ پىكىرلىرىنى ئىلىك ئالمىغان، خىتاي مەركىزىي كومىتېتىدا پەيدا بولغان ئىختىلاپلارنى ھەل قىلىشتا مۇستەبىتلىك يولىنى تۇتقان ۋە يۇقۇمنى نۆلگە چۈشۈرۈش سىياسىتىدە جاھىللىق بىلەن چىڭ تۇرۇپ، خىتاي ئىقتىسادىنى چۆكتۈرۈپلا قالماي، غايەت زور كۆلەملىك ئىشسىزلىقنى پەيدا قىلغان. نۆۋەتتە مىليونلىغان ئىشسىزلار دۆلەتنىڭ بېشىغا بالا بولىدىغان خەتەرلىك ۋەزىيەت كېلىپ چىققان. شۇنداق بولسىمۇ، شى جىنپىڭ يۇقۇمنى نۆلگە چۈشۈرۈش سىياسىتىنىڭ ئۆزگەرمەيدىغانلىقىنى جاكارلاپ، يۇقۇمغا قارشى كۈرەشتە غەرب دۆلەتلىرى ئۈستىدىن غەلىبە قىلماقچى بولغان. شى جىنپىڭنىڭ ئۈچىنچى خاتالىقى ئۇنىڭ ئۇكرائىنا-روسىيە ئۇرۇشىنى خاتا مۆلچەرلىگەنلىكى بولغان. شى جىنپىڭ بۇ ئۇرۇش ئامېرىكىنىڭ دىققىتىنى تامامەن روسىيە تەرەپكە تارتىپ كېتىدۇ. بىز ئامېرىكىنىڭ سىياسىي ۋە ئىقتىسادىي بېسىملىرىدىن قۇتۇلۇپ قالىمىز دەپ خام خىيال قىلغان. ئەمەلىيەتتە روسىيە ئۇكرائىنا ئۇرۇشى پارتلىغاندىن كېيىن خىتايغا قارىتا سىياسىي ۋە ئىقتىسادىي بېسىم يالغۇز ئامېرىكىدىنلا ئەمەس، پۈتكۈل غەرب دۆلەتلىرىدىن كېلىشكە باشلىغان. غەرب دۇنياسى خىتاينىڭ رۇسىيەنىڭ تاجاۋۇزچىلىقىغا قارشى ئىپادە بىلدۈرەلمەسلىكىنى، سۈكۈتتە تۇرۇۋېلىشىنى رۇسىيەنى قوللىغانلىق دەپ چۈشەنگەن ۋە خىتايغا قارىتا پوزىتسىيەسىنى جىددىي تەڭشىگەن. چۈنكى غەربلىكلەر ھېچقانداق بىر مۇستەبىت ھاكىمىيەتكە ئىشەنگىلى بولمايدىغانلىقىنى بۇ ئۇرۇش تۈپەيلى تېخىمۇ چوڭقۇر تونۇپ يەتكەن. مۇتەخەسسىسلەرنىڭ قارىشىچە، شى جىنپىڭ بۇ ئۈچ چوڭ خاتالىق سەۋەبىدىن خەلقنىڭ ئىشەنچىسىدىن ئايرىلغان ھەمدە خىتاينىڭ مەركىزىي كومىتېتىدا تۈرلۈك قارشىلىق، نارازىلىقلارغا دۇچ كەلگەن. بۇ سەۋەبتىن يىگىرمىنچى قۇرۇلتايدا ئۇ ئۆزىنىڭ پولات تەختىدىن يىقىلىشى مۇمكىن ئىكەن. ئەگەر شى ھەقىقەتەنمۇ ھوقۇقىدىن ئايرىلسا، بۇنىڭ ئۇيغۇرلارغا قانداق تەسىرى بولۇشى مۇمكىن؟
سەن دېگەن سەبەبلەر ھەقىقەتەن بۇ شى جىن پىڭنىڭ ۋەزىيىتىنى تېخىمۇ ئېغىرلاشتۇرۇپ قويغانلىق.
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ سابىق رەئىسى، پېشقەدەم ئۇيغۇر سىياسىي زاتلىرىدىن ئەركىن ئالىپتېكىن ئەپەندى بۇ ھەقتە توختالغاندا، شى جىن پىڭنىڭ يۇقىرىقى خاتالىقلىرىدىن باشقىمۇ كۆپلىگەن خاتالىقلىرى بارلىقىنى، ئۇنىڭ ئىلگىرىكى خىتاي رەھبەرلىرىگە ئوخشىمايدىغان يول تۇتقانلىقىنى تىلغا ئالدى.
بۇ سەبەبلەردىن باشقا يەنە مۇھىم سەبەبلەرمۇ بار ئەسلىدە. شى جىن پىڭنىڭ ھاكىمىيەتنىڭ بېشىغا چىقىشىدىن كېيىن خىتاي مىللەتچىلىكىنى داۋاملىق رەۋىشتە پروپاگاندا قىلىشى، كۆز بويامچىلىق قىلىپ خىتاينى ئالدىمىزدىكى يىللاردا ئىقتىسادىي جەھەتتىن ئامېرىكانىڭ ئالدىغا ئۆتۈپ بىرىنچى ئىقتىسادىي كۈچ بولىدىغانلىقىنى تەرغىب قىلىشى، ئۆزىنى ھەددىدىن ئاشقان بىر دىكتاتور قىلىۋېلىشى، قوشنىلىرىغا قارشى ناھايىتى ئاگرېسسىپ سىياسەت يۈرگۈزۈشى، ئۇلارنىڭ كۆزىنى قورقۇتۇشى.
ئۇ سۆزىدە شى جىنپىڭ تەختتىن چۈشكەن تەقدىردىمۇ خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا تۇتىدىغان سىياسىتىدە ئۆزگىرىش بولۇشىنىڭ ناتايىنلىقىنى ئەسكەرتتى.
شى جىنپىڭدىن بۇرۇنقى خىتاي لىدىرلىرىنىڭ تۇتقان يولى. ئەتراپىنى تەسەللى قىلىپ، بىز كۈچىيىۋاتىمىز، ئەسكىرىي كۈچلىرىمىز كۈچەيتىۋاتىمىز، خىراجىتىنى ئارتقۇزۇۋاتىمىز، ئەمما بۇلار سىلەرگە قارشى بىر تەھدىت ئەمەس، دېگەننىڭ تام ئاكسىنى قىلىپ، مەسىلەن قوشنا دۆلەتلەرگە قارشى بايا، يەنى جىددىي رەۋىشتە تەھدىت سالغىلى باشلىدى. بۇ ئالدىمىزدىكى قۇرۇلتايدا ئۇنىڭ ۋەزىيىتىنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىنى تەھمىن قىلىش مەنچە بىراز قىيىن. ئاغدۇرۇلسىمۇ، مەنچە شەرقىي تۈركىستاندىكى خىتاينىڭ سىياسىتى ھېچقاچاندا ئۆزگەرمەيدۇ. بەلكى ئەسىر كامپلىرىنىڭ قالدۇرۇلۇشى مۇمكىن. ئەمما شەرقىي تۈركىستان خەلقىنى ئىرقىي جەھەتتىن تامامەن يوق قىلىش سىياسىتىدە بىر ئۆزگىرىش بولىدىغانلىقىغا ئىشەنمەيمەن.
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى، ئىستراتېگىيە مۇتەخەسسىسى دوكتور ئەركىن ئەكرەممۇ قاراشلىرىنى ئىپادە قىلىپ ئۆتتى. شى جىن پىڭنىڭكى مەيلى خەلقئارادا بولسۇن، مەيلى خىتاينىڭ ئىچىدە بولسۇن، ھازىرقى شى جىن پىڭنىڭكى يۈرگۈزۈۋاتقان سىياسەتنىڭ خىتاينىڭكى ئىناۋىتىغا، ئوبرازىغا زىيان بەرگەندەك، خىتاينىڭكى سىياسىي، ئىقتىسادىي، دىپلوماسىيىغىمۇ زىيان بېرىۋاتىدۇ. ئەمما خىتاي ھاكىمىيىتى ئۆزىنىڭكى سىياسىتىنىڭ توغرا بولغانلىقىدا چىڭ تۇرۇۋېلىۋاتىدۇ. يەنى خاتانى توغرا دەپ كۆرۈۋاتقان بىر ئەھۋال بار. شۇنىڭغا بۇ شى جىنپىڭنىڭكى ئونىنچى ئايدا يىگىرمىنچى پارتىيە سايلىمىغا بىر مەنپىي تەسىر يەتكۈزىدۇ دەپ ئويلايمەن ئونىنچى ئايدىكى يىگىرمىنچى پارتىيە قۇرۇلتايىدا بەلكى سايلىنىپ قېلىشىمۇ مۇمكىن شى جىنپىڭنىڭكى خاتا سىياسىتىنى داۋام قىلىدىغان بولسا ئامېرىكا ۋە غەربلىقلار بىلەن بولغان سىياسىتى تېخىمۇ يىرىكلىشىدۇ بۇ يىرىكلىشىش يالغۇزلا سىياسىي ۋە خەۋپسىزلىك دېگەندەك باشقا ساھەلەرگىمۇ يەنە تەسىر يەتكۈزىدۇ، مىسالىغا ئىقتىسادىي، تېخنولوگىيە، تىجارەت دېگەندەك. بۇ غەرب بىلەن يىرىكلىشىشى تەبىئىي ئۇيغۇرلار ئۈچۈن خەلقئارادا بىر ئىمكان يارىتىدۇ، يەنى ئۇيغۇر داۋاسى، شەرقىي تۈركىستان داۋاسىغا ياقىدىغان بىر خىل كۈن تەرتىپىنىمۇ يارىتىدۇ. ئۇكرائىنانى قوللاپ روسىيەگە، تەيۋەننى قوللاپ خىتايغا قارشى تۇرۇۋاتقان گېرمانىيەدە يېقىنقى مەزگىللەردىن بۇيان خىتاينى ئەيىبلەيدىغان چۇقانلار زور دەرىجىدە ئەۋج ئالماقتا. ئالدىنقى ئاي گېرمانىيە روسىيەگە قارىتا ئۈچىنچى قېتىملىق ئېمبارگونى يولغا قويغاندا، ئەگەر خىتاي بىزنىڭ روسىيەگە ئېمبارگو يۈرگۈزۈشىمىزگە قارشى چىقسا، توسالغۇ بولسا ياكى روسىيەگە ياردەم بەرسە، بىز خىتايغا قارىتا ھەم ئېمبارگو يۈرگۈزىمىز، دېگەنىدى. سىياسىي ئانالىزچىلار بۇنى گېرمانىيەدە يېڭىدىن ھاكىمىيەت بېشىغا چىققان بىرلەشمە ھۆكۈمەتنىڭ قالتىس جاسارىتى دەپ تەرىپلەشكەن ھەمدە سابىق باش مىنىستىر ئانجېلا مېركېل زامانىدىكى خىتاي سىياسىتىنىڭ تۈپتىن ئۆزگىرىشكە باشلىغانلىقىنى قەيت قىلىشقان ئىدى. نۆۋەتتە گېرمانىيە ئامېرىكا بىلەن زىچ ھەمكارلىشىپ، خىتايدىن ئۇزاقلىشىش، خىتاينىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىدىن يارالغان مەھسۇلاتلىرىنىڭ ياۋروپا بازارلىرىغا كىرىشىگە قارشى تۇرۇش ۋە تەمىنلەش زەنجىرى قانۇنىنى كۈچەيتىش يولىدا دادىل قەدەملەر تاشلىماقتا. قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، شى جىنپىڭنىڭ ئۈچ چوڭ خاتالىقى ۋە بۇنىڭغا قارىتا ئىنكاسلارنى دىققىتىڭلارغا سۇندۇق. گېرمانىيەدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى.
ئون سەككىزىنچى ماي كۈنى قازاقىستاننىڭ ئالمۇتا شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن. قازاقىستان يازغۇچىلار ئىتتىپاقىنىڭ ئۇيۇشتۇرۇشىدىكى قازاق ئەدەبىياتىنىڭ باھارى ماۋزۇسىدىكى يەكۈنلەش يىغىنىدا قازاقىستاندىكى ئۇيغۇر يازغۇچىلىرىمۇ مۇكاپاتقا ئېرىشكەن. بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارنى قازاقىستاندىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئويغاندىن ئاڭلايسىزلەر.
قازاقىستان ئۇيغۇر ئەدەبىياتى تارىخىنىڭ ئۆتكەن ئەسىرنىڭ يىگىرمىنچى، ئوتتۇزىنچى يىللىرىدىن باشلىنىپ، ئۆز تەرەققىيات تارىخىدا بىر نەچچە باسقۇچلارنى بېسىپ ئۆتكەنلىكى ھەم مۇرەككەپ ئىجتىمائىي-سىياسىي ئۆزگىرىشلەرنى باشتىن ئۆتكۈزگەنلىكى مەلۇم. قازاقىستان ئۇيغۇر ئەدەبىياتى دەسلەپتە سوتسىيالىستىك ئىدېئولوگىيە ئاساسىدىكى سوۋېت ئەدەبىياتىنىڭ ئاجرالماس بىر قىسمى سۈپىتىدە، كېيىنكى ئوتتۇز يىل ئىچىدە مۇستەقىل قازاقىستاننىڭ كۆپ مىللەتلىك ئەدەبىياتى دائىرىسىدە تەرەققىي قىلىپ كەلمەكتە. ئەينى ۋاقىتلاردا ئۆمەر مۇھەممەدى، ئىسمائىل تاھىروف، ھېزىم ئىسكەندەروف، زىيا سەمەدى، جامالدىن بوساقوف، دولقۇن ياسىنوف، ئىليا بەختىيا قاتارلىق داڭلىق شائىر ۋە يازغۇچىلىرى بىلەن تونۇلغان ئۇيغۇر ئەدەبىياتى ھازىرمۇ كۆپ مىللەتلىك قازاقىستان ئەدەبىياتىدا ئۆزىگە مۇناسىپ ئورۇن ئىگىلەپ كەلمەكتە. ئون سەككىزىنچى مايدا ئالمۇتى شەھىرىدىكى ئەدەبىياتچىلار ئۆيىدە قازاق ئەدەبىياتىنىڭ باھارى ماۋزۇسىدا يەكۈنلەش يىغىنى بولۇپ ئۆتتى. قازاقىستان يازغۇچىلار ئىتتىپاقىنىڭ باشقارمىسى ئۇيۇشتۇرغان مەزكۇر يىغىنغا قازاق، رۇس، ئۇيغۇر ئەدەبىياتىنىڭ تونۇلغان شائىرلىرى، يازغۇچىلىرى، دراماتورگلىرى، قازاقىستان يازغۇچىلار ئىتتىپاقىنىڭ ئەزالىرى، ياش ئىجادكارلار، ئاممىۋى ئاخبارات ۋاسىتىلىرى ۋەكىللىرى قاتناشتى. ئالدى بىلەن قازاقىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ دۆلەت گىمنى ئورۇنلانغاندىن كېيىن، يىغىن قاتناشقۇچىلىرى بىر مىنۇتلۇق سۈكۈت بىلەن ئۆتكەن يىلى ۋە مۇشۇ يىلنىڭ باشلىرىدا ۋاپات بولغانلارنى خاتىرىلىدى. ئاندىن قازاقىستان يازغۇچىلار ئىتتىپاقى باشقارمىسىنىڭ رەئىسى ئۇلۇغبېك ئېسدەۋلەت ئۆتكەن يىلدا بولۇپ ئۆتكەن ئىشلار بويىچە باش دوكلات بەردى. يىغىن داۋامىدا قازاق ئەدەبىياتىنىڭ پروزا، پوئېزىيە، دراماتورگىيە، ئەدەبىي تەنقىد، تەرجىمىچىلىك، بالىلار ئەدەبىياتى، ساتىرا، چەت ئەلدىكى قازاق ئەدەبىياتى، رۇس ئەدەبىياتى، ئۇيغۇر ئەدەبىياتى قاتارلىق ماۋزۇلار بويىچە ئون ئۈچ دوكلات ئوقۇلدى. شۇ جۈملىدىن ئۇيغۇر ئەدەبىياتى بويىچە دوكلات قىلغان يازغۇچى ئاۋۇت مەسىموف ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى نەشر قىلىنغان كىتابلارغا توختىلىپ، ئۇيغۇر ئەدەبىياتى كېڭىشىنىڭ پائالىيىتىگە بىر يىلنىڭ ئىچىدە يورۇق كۆرگەن ئەسەرلەرگە باھا بەردى. دوكلاتلار ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن يىغىننىڭ تەنتەنىلىك قىسمىدا ئالاھىدە كۆزگە كۆرۈنگەن يازغۇچىلار ھەر خىل مۇكاپاتلار بىلەن تەقدىرلەندى. شۇ جۈملىدىن ئۇيغۇرلاردىن پېشقەدەم يازغۇچى ۋە دراماتورگ ئەخمەتجان ھاشىرىغا قازاقىستاننىڭ پەخرىي يازغۇچىسى نامى بېرىلدى. يەنە بىر داڭلىق شائىر جەمشىت روزاخۇنوف ئالاش خەلقئارا ئەدەبىيات مۇكاپاتىغا ئېرىشتى. ياش يازغۇچىلاردىن ئابدۇماناپ ئابىزوف، ۋىليام مولوتوف ۋە مولۇتجان توختاخۇنوفلارغا قازاقىستان يازغۇچىلار ئىتتىپاقىنىڭ ئەزالىق گۇۋاھنامىلىرى تاپشۇرۇلدى. رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان قازاقىستان يازغۇچىلار ئىتتىپاقىنىڭ ئەزاسى، بالىلار يازغۇچىسى ئاۋۇت مەسىموف ئەپەندى ئۆتكەن يىلى ئۇيغۇر تىلىدا كۆپلىگەن يېڭى كىتابلارنىڭ نەشىردىن چىققانلىقىنى تەكىتلەپ ئۆتتى. ئۇ يېڭىدىن چىققان ئۇيغۇر تىلىدىكى كىتابلارنى تونۇشتۇرۇش مۇراسىملىرىنىڭمۇ يۇقىرى دەرىجىدە ئۆتكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ مۇنداق دېدى.
ئاتاپ ئېيتقاندا شائىرە پاتىگۈل مەخسەتوۋا توپلىغان گۈللە، ياشنا قازاقىستان كىتابىنى قازاقىستان يازغۇچىلار ئىتتىپاقى باشقارمىسى رەئىسىنىڭ بىرىنچى ئورۇنباسارى، فىلولوگىيە پەنلىرىنىڭ دوكتورى، شائىر باۋىرژان ژاقىپنىڭ قاتنىشىشىدا ئۆتكۈزۈلدى. شۇنداقلا، يازغۇچى شاۋكەت نەزەروفنىڭ قارغىش تەگكەن تەقدىر رومانىنى ئالمۇتى شەھەرلىك مەدەنىيەت مەركىزىنىڭ يېڭى بىناسىدا ئۇيغۇر زىيالىيلىرى، ئالىملار، مۇئەللىملەرنىڭ قاتنىشىدا ئۆتتى. ئۆتكەن يىلنىڭ ياخشى نەتىجىلىرىنىڭ بىرى، ئەلۋەتتە، ئەدەبىياتىمىزدا رومان ژانىرىدا يېزىلغان بىر قاتار ئەسەرلەرنىڭ نەشر قىلىنىشى بىزنى خۇشال قىلىدۇ. يازغۇچى ئەكرەم ئەخمەتوفنىڭ مۇھاجىرلار رومانىدا يىگىرمىنچى ئەسىرنىڭ ئاتمىشىنچى يىللىرى ئۇيغۇرنىڭ بىر ئائىلىسى بالىلىرىنى ئەگەشتۈرۈپ، كىندىك قېنى تۆكۈلگەن ئانا ۋەتىنىنى تەرك ئېتىپ، قازاقىستانغا ئۆتمەك بولىدۇ. تەقدىر ئۇلارنى ئۆز ئالدىغا سىنايدۇ. ئاۋۇت مەسىموف يەنە ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلنىڭ يازغۇچى شاۋكەت نەزەروفنىڭ ئىجادىيىتى ئۈچۈنمۇ ئۇتۇقلۇق يىل بولغانلىقىنى، بۇنىڭغا كېچەلمەيمەن سېنىڭدىن ۋەتەن كىتابىنىڭ سەۋەب بولغانلىقىنى بىلدۈردى. كىتابتا ۋەتەن، ئادەملەر ئارىسىدىكى مۇناسىۋەتلەر، ئادەمگەرچىلىك ماۋزۇلىرىدىن ئىبارەت شېئىرلىرى، شور پېشانەمنىڭ ھېكايىلىرى ناملىق ساتىرىلىق پوۋېستى، مىللىي مەدەنىي بايلىقلىرىمىزنى ساقلاشقا مۇناسىۋەتلىك يېزىلغان ماقالىلىرىم ئورۇن ئالغان. قارغىش تەگكەن تەقدىر دېتېكتىپ رومانى، قازاق تىلىدا، بالامنى قانداق قېيناتا دەيمەن ساتىرىلىق پوۋېستى ئۇيغۇر تىلىدا نەشرىياتتىن چىقتى. قارغىش تەگكەن تەقدىر دېتېكتىپ رومانىدا كېڭەش ئىتتىپاقى دەۋرىنىڭ ئاخىرقى يىللىرى، مۇستەقىللىككە ئىنتىلغان قازاقىستاننىڭ دەسلەپكى قەدەملىرىدە كۆرۈنۈشكە باشلىغان مەدەنىي ئۆزگىرىشلەر، گايى بىر يېقىمسىز ھادىسىلەر ئۆز ئىپادىسىنى تاپقان بالامنى قانداق قېيناتا دەيمەن ساتىرىلىق پوۋېستىدا ئېلىمىز مۇستەقىللىق ئالغاندىن كېيىن جەمئىيىتىمىزدە پەيدا بولغان يېڭى ئادەملەر، ھاياتىدىن ئېچىنىشلىق ھادىسىلەر بايان قىلىنىدۇ. يازغۇچى تېلمان نۇراخۇنوف كىتابخانلارنى قارلىغاچ ئۇگىسى رومانى بىلەن خۇشال قىلدى. قەلەم ساھىبى بۇ رومانىدا بۈگۈنكى ھايات تەرزلىرىگە چوڭقۇر توختىلىدۇ. روماندىكى قەھرىمانلار ئوبرازلىرى ئارقىلىق تۇرمۇشتا ئۇچرىشىدىغان ھەر قانداق ۋەقەلەرنى ماھىرلىق بىلەن بايان قىلىدۇ. رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان قازاقىستان يازغۇچىلار ئىتتىپاقىنىڭ ئەزاسى، ۋارىس ياش ئىجادكارلار بىرلەشمىسىنىڭ رەئىسى ۋىليام مولوتوف ئەپەندى يىغىننىڭ مەزمۇنلۇق ئۆتكەنلىكىنى، ئۇيغۇر ئەدەبىياتى بويىچە دوكلات ئوقۇغان ئاۋۇت مەسىموفنىڭ ئۆتكەن يىلى نەشر قىلىنغان ئەسەرلەرگە توختىلىپ، ئۇيغۇر ئەدەبىياتىنىڭ بۈگۈنكى ئەھۋالىنى، يەتكەن ئۇتۇقلىرىنى، يازغۇچىلار ئالدىدا تۇرغان مەسىلىلەرنى بىر قەدەر يورۇتۇپ بەرگەنلىكىنى بىلدۈردى. ئاۋۇت مەسىموفنىڭ ئۆتكەن يىلى قازاقىستاننىڭ ئوتتۇز يىللىقىغا بېغىشلانغان سېغىنىش رومانى ۋە قاراتۇرۇق ئۇلۇغ جاي بىلسەڭ كىتابلىرىنى تونۇشتۇرۇش مەراسىمى قازاقىستان ياشلار ئىتتىپاقىدا ئۆتتى. شۇنداقلا ھەم پروزا ھەم دراماتورگىيە ساھەسىدە تەڭ ئىجاد قىلىپ كېلىۋاتقان پېشقەدەم يازغۇچىمىز ئەخمەتجان ھاشىرىنىڭ ئۇيغۇر خەلقىنىڭ مۇزىكا مەدەنىيىتى بولغان ئون ئىككى مۇقامدىن چارباغ، ھاكىمجان گۈلىيېۋنىڭ دەتتىكام، ئابدۇۋەلى سادىروفنىڭ قەدىردانلار سپېكتاكلى ئۇيغۇر تېئاتىرىنىڭ سەھنە تۆرىدىن كۆرۈندى، تاماشىبىنلارنىڭ كۆڭلىدىن چىقتى. ئەمدى ياشلارغا كەلسەك، ياشلىرىمىزنىڭمۇ ئۆزلىرىنىڭ مۇناسىپ تۆھپىسى بار دېسەك خاتالاشمايمىز. ئاتاپ ئېيتقاندا، ئازنات تالىپوۋنىڭ مەن ۋە كۆلەڭگەم توپلىمىغا تەربىيە ئەھمىيىتى زور ھېكايىلىرى، شۇنداقلا فىلوسوفىيەلىك ئويلار بىلەن يۇغۇرۇلغان ھېكايىلىرى كىردى. گۈلناز سەيدۇللايېۋانىڭ ئايال كۈلسە ناملىق شېئىر توپلىمىدا تۇغۇلغان ژۇت، تەبىئەت لىرىكىسى، مۇھەببەت، ھايات، ئومۇمەن ئادەملەر ھەققىدە چوڭقۇر ئويلىرى، بەدىئىي ۋاسىتىلەرگە تولغان ئەسەرلىرى ئورۇن ئالغان. ئۆزۈمگە كەلسەم ئۆزۈمنىڭ بالىلارغا بېغىشلانغان بەخت تۇغى ناملىق شېئىرلار توپلىمىم يورۇق كۆردى. بۇ توپلامغا مەيرەم، سەنەلەر، مەيرەملەر، يىل مەۋسۇملىرى، ۋەتەن قاتارلىق ماۋزۇلار كىردى. ئەلۋەتتە، ئەسەرلىرىمىزنى نەشر قىلىش ئۈچۈن مەبلەغ يېتەرلىك بولمىسىمۇ، قازاقىستان ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن ۋە قازاقىستان يازغۇچىلار ئىتتىپاقى تەرىپىدىن يازغۇچىلارغا قىلىنىۋاتقان غەمخورلۇقنى ئالاھىدە ئاتاپ ئۆتكۈم كېلىدۇ.
ئىگىلىشىمىزچە، قازاقىستاندا ئاتمىشتىن ئوشۇق ئۇيغۇر تىلىدا ئوقۇتۇش ئېلىپ بېرىلىدىغان مەكتەپ ۋە سىنىپلار بار بولۇپ، بۇ مەكتەپلەردە بىلىم ئېلىۋاتقان بالىلارنى ئەدەبىي ئەسەرلەر بىلەن تەمىنلەشتە يازغۇچىلارمۇ ئالاھىدە پائالىيەتچانلىق كۆرسىتىپ كەلمەكتىكەن. ئاۋۇت مەسىموف سىرلىق خەت، بۇرۇن، بۇرۇن، بۇرۇندا، زېھنىڭنى سىناپ كۆر، تېپىشماق قۇرلار، پاتىگۈل مەخسەتوۋا ئۈچ ۋەسىيەت، مەن ئەدەبلىك بالىمەن ناملىق كىتابلىرىنى بالىلارغا تەقدىم قىلغان. ئۆتكەن يىلى قازاقىستان مۇستەقىللىكىنىڭ ئوتتۇز يىللىقى ھارپىسىدا ئاۋۇت مەسىموف ئىلغار ئەمگىكى ئۈچۈن مېدالى بىلەن مۇكاپاتلانسا، پاتىگۈل مەخسەتوۋا شەھەرلىك شائىرلار مۇسابىقىسىگە ئۆزىنىڭ يېڭى ئىجادىي ئەسىرى بىلەن قاتنىشىپ، شەھەر ھاكىمىنىڭ بىر مىليون تەڭگىلىك مۇكاپاتىنى ئۇتقان. بۇ پروگراممىنى ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى ئۈچۈن ئالمۇتىدىن ئويغان تەييارلىدى.
يېقىندا خىتاي تور بەتلىرىدە خوتەن ئات يارمىقى دەپ ئاتالغان تەڭگە پۇللار ھەققىدىكى يازمىلار ئاۋۇپ قالغان. ئاتالمىش خىتاي ئانالىزچىلىرى بۇ ھەقتىكى تەتقىقات ماقالىلىرىدە بۇ تەڭگە يارماقلاردىكى خىتايچە خەتكە قاراپلا بۇ پۇللارنى قەدىمكى خىتاي سۇلالىلىرى تەرىپىدىن خوتەن رايونىغا تارقىتىلغان دەپ ھۆكۈم چىقارماقتا. ئۇنداقتا خوتەندىن تېپىلغان قەدىمكى تەڭگە يارماقلار راستتىنلا قەدىمكى خىتاي سۇلالىلىرى تەرىپىدىن تارقىتىلغانمۇ؟ نۆۋەتتە دىققىتىڭلار رادىيومىز ئوبزورچىسى نەۋباھارنىڭ بۇ ھەقتىكى ئوبزور ماقالىسىدە بولسۇن. قەدىمكى خوتەن ئات يارماقلىرىنىڭ ھەقىقىي ئىگىلىرى كىم؟ يېقىندا خىتاي تور بەتلىرىدە خوتەن ئات يارمىقى دەپ ئاتالغان تەڭگە پۇللار ھەققىدىكى يازمىلار ئاۋۇپ قالدى. بۇ خىل قەدىمكى تەڭگىلەرگە ئات ۋە تۆگىنىڭ رەسىملىرى ئويۇلغان بولۇپ، ئۈستىگە قارۇشتى يېزىقى ۋە خىتاي يېزىقىدىن ئىبارەت ئىككى خىل يېزىقتا خەتلەر چۈشۈرۈلگەن. خىتاي ئاپتورلار بۇ تەڭگە يارماقلاردىكى خىتايچە خەتكە قاراپلا، بۇ پۇللار قەدىمكى خىتاي سۇلالىلىرى تەرىپىدىن خوتەن رايونىغا تارقىتىلغان، دەپ ھۆكۈم چىقارماقتا. شۇنداقلا بۇنى قەدىمكى خىتاي سۇلالىلىرىنىڭ شەرقىي تۈركىستاننى، جۈملىدىن، قەدىمىي يۇرت خوتەننى ئىدارە قىلغانلىقىنىڭ بىر دەلىلى سۈپىتىدە سىياسىي تەشۋىقات ئۈچۈن ئىشلەتمەكتە. ئۇنداقتا، خوتەندىن تېپىلغان قەدىمكى تەڭگە يارماقلار راستتىنلا قەدىمكى خىتاي سۇلالىلىرى تەرىپىدىن تارقىتىلغانمۇ؟ ئۇلارنىڭ ھەقىقىي ئىگىسى زادى كىم؟ ياۋروپالىق ئېكسپېدىتسىيەچىلەرنىڭ ئون توققۇزىنچى ئەسىرنىڭ ئىككىنچى يېرىمىدىن باشلانغان مەركىزىي ئاسىيانىڭ دەشت باياۋانلىرىدىن گۆھەر ئىزدەش، يەنى قۇم بارخانلىرىغا كۆمۈلگەن قەدىمكى مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنى قىدىرىپ ئىزدەشتەك ئېكسپېدىتسىيە قىزغىنلىقى جەريانىدا شەرقىي تۈركىستان تۇپراقلىرىدىن قېزىۋېلىنغان مىڭلىغان مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى چەت ئەللەرگە ئېلىپ كېتىلگەن ئىدى. ئۇلارنىڭ كۆپ قىسمى ھازىر ئەنگلىيە، فىرانسىيە، گېرمانىيە، شىۋېتسىيە قاتارلىق ياۋروپا دۆلەتلىرىنىڭ مۇزېي ۋە كۆرگەزمىخانىلىرىدا ساقلانماقتا. بۇلارنىڭ ئىچىدە ھازىر بۈيۈك بىرىتانىيە مۇزېيىدا ساقلىنىۋاتقان قەدىمكى خوتەنگە مۇناسىۋەتلىك ئات ۋە تۆگە سۈرەتلىك تەڭگە يارماقلارنىڭ تارىخىي ۋە مەدەنىيەت قىممىتى ئىنتايىن مۇھىمدۇر. خوتەندىكى قەدىمىي يارماقلارغا تۇنجى قېتىم دىققەت قىلغان ۋە ئۇنىڭ تارىخىي قىممىتىنى تونۇپ يەتكەن كىشى ئەنگلىيەلىك دوگلاس فورسېس بولۇپ، ئۇ بىر مىڭ سەككىز يۈز يەتمىشىنچى يىلىدىن بىر مىڭ سەككىز يۈز يەتمىش ئۈچىنچى يىللىرىغىچە بولغان ئارىلىقتا زەرەپشان دەرياسى بويىدىن ئىككى دانە قەدىمكى يارماقنى بايقىغان. شۇنىڭدىن كېيىن يەنە بىر قانچىلىغان چەت ئەللىك ئېكسپېدىتسىيەچىلەر ۋە ئارخېئولوگلار شەرقىي تۈركىستاننىڭ جەنۇبىي قىسمىدىن بۇ خىل يارماقلارنى ئارقا-ئارقىدىن قولغا چۈشۈرگەن. تولۇقسىز مەلۇماتلارغا قارىغاندا، بۇ خىلدىكى قەدىمىي يارماقتىن ئۈچ يۈز ئەللىك ئالتە دانە تېپىلغان بولۇپ، ئۇلار دۇنيادىكى ھەر قايسى ئەللەرنىڭ مۇزېيلىرىدا ساقلانماقتا. ئۇلارنىڭ ئارىسىدا ئەڭ كۆپ ساندىكى يارماقلارنى قولغا چۈشۈرگەن كىشى ئەنگلىيەلىك ئارخېئولوگ ئاۋرېل ستەيېن بولۇپ، ئۇنىڭ ئۆز دەۋرىدە تارىم ئويمانلىقىنىڭ جەنۇبىي گىرۋەكلىرىدىكى قۇمغا كۆمۈلگەن خارابىلەردىن تېپىپ ئېلىپ كەتكەن قەدىمكى يارماقلىرىدىن ئىككى يۈز ئەللىك ئالتە دانىسى ھازىر بۈيۈك برىتانىيە مۇزېيىدا ساقلانماقتا. بۇ خىل يارماقلار مىستىن سوقۇلۇپ، يۇمىلاق شەكىلدە ياسالغان بولۇپ، ئوتتۇرىسىدا تۆشۈكى يوق. ئۇلارنىڭ بەزىلىرىنىڭ ئوڭ يۈزىگە ئات سۈرىتى چۈشۈرۈلۈپ، چۆرىسىدە قارۇشتى يېزىقىدا ئايلاندۇرۇپ يېزىلغان خەتلەر ئۇچرايدۇ. مەسىلەن، بۈيۈك برىتانىيە مۇزېيدا ساقلىنىۋاتقان خوتەندىن تېپىلغان بىر قىسىم مىس يارماقلارنىڭ ئۈستىگە قارۇشتى يېزىقىدا خەت ئويۇلغان بولۇپ، ئۇنىڭ مەنىسى خانلار خانى، خوتەن خانى گورگامايا دېگەننى بىلدۈرىدىكەن. يەنى بۇ يارماقلارغا قەدىمكى خوتەن پادىشاھىنىڭ ئىسمى تامغا قىلىپ ئويۇلغان ئىكەن. يارماقنىڭ كەينى يۈزىدە خىتايچە، يىگىرمە تۆت جۇلۇق مىس يارماق، دېگەن خەتلەر يېزىلغان. بۇنىڭدىكى يىگىرمە تۆت جۇ يارماقنىڭ قىممىتىنى ئىپادىلەيدىغان بولۇپ، شۇ دەۋردىكى بىر سەرگە تەڭ كېلىدىكەن. بۇ خىل تەڭگە پۇللار تەتقىقاتچىلار تەرىپىدىن خوتەن ئات سۈرەتلىك مىس يارمىقى ياكى تەڭگىلەرنىڭ ئۈستىگە ئويۇلغان يېزىققا قاراپ خىتايچە قارۇشتىچە يارماق دەپ ئاتالغان. بۇ خىل قەدىمكى تەڭگە يارماقلارنىڭ تەۋەلىك مەسىلىسى بىر قەدەر مۇرەككەپ ھەم كۈچ تەلەپ قىلىدىغان تېما بولۇپ، ئۇنىڭ تەۋەلىكىگە ھۆكۈم قىلىشتا، ئەلۋەتتە، ئەينى ۋاقىتتىكى تارىخىي، جۇغراپىيەۋى ۋە مەدەنىيەت جەھەتتىكى شەرت-شارائىتلار، شۇنداقلا قەدىمكى خوتەننىڭ باشقا ئەللەر بىلەن بولغان مۇناسىۋەتلىرىنى كۆزدە تۇتقان ھالدا تەكشۈرۈش، تەتقىقات ئېلىپ بېرىشقا توغرا كېلىدۇ. ئىلگىرى قەدىمكى خوتەن يارماقلىرى ئۈستىدە سىستېمىلىق تەتقىقات ئېلىپ بارغان ئەنگلىيەلىك تەتقىقاتچى جو كىرىببى خوتەن ئات يارمىقىنى ئون ئۈچ خىل تۈرگە ئايرىپ چىققان. ئۇ ھەر جەھەتتىكى ئالاھىدىلىكلەرنى كۆزدە تۇتقان ھالدا، قەدىمكى خوتەن يارماقلىرىنىڭ قەدىمكى خىتاي سۇلالىلىرىدە تارقىتىلغان پۇللار بىلەن ئورتاقلىقى يوقلۇقىنى ئوتتۇرىغا قويغان. ئۇ ئۆز قاراشلىرىنى تۆۋەندىكى ئۈچ نۇقتا بويىچە شەرھلىگەن. بىرىنچى نۇقتا، بۇ خىل تۆشۈكسىز تەڭگە يارماقلارنىڭ ئىلگىرى خىتاي تەۋەلىكىدىكى زېمىنلاردا قوللىنىلغانلىقى ياكى تارقىتىلغانلىقىغا ئائىت ھېچقانداق پاكىت يوق. پەقەتلا خىتاي تارىخىدىكى ئۇرۇشقاق بەگلىكلەر دەۋرىدە، يەنى مىلادىيەدىن بۇرۇنقى ئۈچىنچى ئەسىرلەردە قۇرۇلغان چىن سۇلالىسى ۋاقتىدا بۇ خىل يارماقلار خىتايدىكى ناھايىتى تار جۇغراپىيەلىك دائىرىدە قىسقا بىر مۇددەت قوللىنىلغان ئىكەن. شۇڭا، خىتاي سۇلالىلىرىدە قوللىنىلغان ئاساسلىق تەڭگە يارماقلارنىڭ قەدىمكى خوتەندە ئىشلىتىلگەن ئات يارماقلىرى بىلەن ئورتاقلىقى يوق ئىكەن. ئىككىنچى نۇقتا، خوتەن يارماقلىرى ئېغىرلىقى ۋە چوڭ كىچىكلىكىگە قاراپ چوڭ يارماق ۋە كىچىك يارماق دەپ ئىككى خىلغا ئايرىلغان. كىچىك يارماقلارنىڭ ئېغىرلىقى چوڭ يارماقلارنىڭ تۆتتىن بىر قىسمىغا توغرا كېلىدىكەن. ئەگەر يارماقلارنى خىتاي ئوتتۇرا تۈزلەڭلىكىدە قوللىنىلغان تەڭگىلەر بىلەن زور دەرىجىدە ئورتاقلىقى بار دېيىلسە، ئۇنى ئىسپاتلايدىغان دەلىللەر يوق ئىكەن. تېخىمۇ ئېنىقراق قىلىپ ئېيتقاندا، خەن سۇلالىسىدە تارقىتىلغان تەڭگە پۇللارنىڭ قىممىتى خوتەن رايونىدا ئىشلىتىلگەن يارماقلارنىڭ نىسبەت ئۆلچىمىگە توغرا كەلمەيدىكەن. ۋاھالەنكى، قەدىمكى خوتەن يارماقلىرى خىتاي سۇلالىلىرىدە ئىشلىتىلگەن تەڭگە پۇللارغا قارىغاندا، قەدىمكى ھىندىستاننىڭ غەربىي شىمالىي قىسمىدا ئىشلىتىلگەن تەڭگە پۇللارغا ئوخشاپ كېتىدىكەن. يەنى، قەدىمكى خوتەن يارماقلىرىدا ئەكس ئەتكەن چارەك نىسبەت ئۆلچىمى ھىندىستاننىڭ غەربىي شىمالىي قىسمى ۋە قەدىمكى باكترىيە دۆلىتىدە ئىشلىتىلگەن كۆمۈش تەڭگىلەر بىلەن ئوخشاش ئىكەن. شۇڭا كىرىببى، گەرچە بۇ ۋاقىتتا قەدىمكى خوتەننىڭ خىتاي سۇلالىلىرى بىلەن قويۇق سودا-تىجارەت مۇناسىۋىتى بولغان ھەمدە خىتاينىڭ بەش جۇلۇق تەڭگىلىرى خوتەندە تارقالغان بولۇشىغا قارىماي، خوتەن يارماقلىرى كۇشان ئىمپېرىيەسىنىڭ تەسىرىگە ئۇچراپ، چارەك نىسبەت ئۆلچىمىدىن ئۆرنەك ئالغان بولۇشى مۇمكىن، دەپ خۇلاسە چىقىرىدۇ. خوتەن يارماقلىرىنىڭ ئۈستىگە ئويۇلغان خىتايچە خەتلەرگە كەلسەك، قەدىمكى خوتەن خانلىقىنىڭ خىتاي سۇلالىلىرى بىلەن سودا-تىجارەت مۇناسىۋىتى مەۋجۇت بولغاچقا، ئارىدىكى تىجارەتنى راۋانلاشتۇرۇش ئۈچۈن خىتايلارغا تونۇشلۇق بولغان خەن سۇلالىسى دەۋرىدىكى بەش جۇلۇق پۇلنى ئەسلىتىدىغان قىممەتنى ئىپادىلەش مەقسىتىدە تەڭگە پۇلنىڭ يۈزىگە خىتايچە خەتلەر ئويۇلغان بولۇشى مۇمكىن. تارىخىي ماتېرىياللار قەدىمكى خوتەن پادىشاھلىقىنىڭ ئەينى ۋاقىتتا مۇستەقىل خانلىق ئىكەنلىكىنى، ئۇنىڭ شەرقتە خىتاي، غەربى جەنۇبتا ھىندىستان قاتارلىق ئەللەر بىلەن قويۇق سودا ئالاقىسىدا بولغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. شۇڭا خىتاي ئوتتۇرا تۈزلەڭلىك رايونىدا قوللىنىلغان بەش جۇلۇق يارماقلارنىڭ خوتەن رايونىدىن تېپىلىشى قەدىمكى خىتاي سۇلالىلىرىنىڭ خوتەن رايونىنى ئىدارە قىلغانلىقى ۋە خوتەنگە پۇل تارقاتقانلىقىدىن دېرەك بەرمەيدۇ. خوتەن يارماقلىرى ھەققىدە تەتقىقات ئېلىپ بارغان تەتقىقاتچىلارنىڭ كۆرسىتىشىچە، قەدىمكى خوتەن يارماقلىرى مىلادىيەنىڭ بىرىنچى يىلىدىن تاكى بىر يۈز ئوتتۇز ئىككىنچى يىلىغىچە بولغان يۈز يىلدىن ئارتۇق دەۋردە ئاز دېگەندە ئالتە نەپەر خوتەن پادىشاھى تەرىپىدىن مىستىن سوقتۇرۇلۇپ تارقىتىلغان ئىكەن. بۇ جەرياندا قەدىمكى خوتەن، يەنى ئۇدۇندا بىر قانچە قېتىم پادىشاھلىق تەختى ئالماشقان بولۇپ، خوتەننىڭ يىپەك يولىدىكى ئەۋزەللىكى ئىزچىل تۈردە خىتاي قاتارلىق ئەتراپتىكى ئەللەر ۋە قەۋملەرنىڭ بايلىق ھەم كۈچ قۇدرەت تالىشىش كۈرىشىگە سەۋەب بولۇپ كەلگەن. خوتەن پادىشاھلىقى گەرچە بىر مەزگىل باشقا ئەللەرنىڭ كونتروللۇقى ئاستىدا قالغان بولسىمۇ، لېكىن ئۇزۇن ئۆتمەي يەنە قايتىدىن مۇستەقىللىقنى قولىغا ئالغانلىقى مەلۇم. خوتەن دىيارىدا تارىختىن بۇيان قاشتېشى، تۆگە، ئات، يىپەك رەخت، پاختا رەخت ۋە گىلەم قاتارلىقلار مال ئوبوروت بۇيۇمى قاتارىدا قوللىنىلغان بولۇپ، خوتەن يارماقلىرى شەرقىي تۈركىستاندا ياسىلىپ قوللىنىلغان ئەڭ بۇرۇنقى تەڭگە پۇل بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. ئۇنىڭدىن كېيىنكى زامانلارغا تەۋە، يەنى مىلادىيە توققۇزىنچى، ئونىنچى ئەسىرلەردە خوتەندە ياسىلىپ ئىشلىتىلگەن بىر قىسىم قوغۇشۇن يارماقلار بار بولۇپ، ھازىر ئۇلارنىڭ بىر قانچە دانىسى شىۋېتسىيە، ئەنگلىيە قاتارلىق دۆلەتلەرنىڭ مۇزېيلىرىدا ساقلانماقتا.

You've been listening to Radio Free Asia.